ປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການປະຊຸມສຸດຍອດຂອງບັນດາປະເທດເກາະດອນແປຊີຟິກໃນປີນີ້ດ້ວຍການຂໍໂທດ ແລະ ການສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ສະແດງຄວາມເສຍໃຈຕໍ່ກາ ນຍົກເລີກການຢ້ຽມຢາມປາປົວນິວກີນີ ໃນເດືອນພຶດສະພາ ທ່າມກາງສະພາບການທາງດ້ານການເມືອງພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຊົມເຊີຍການຮັບຮູ້ທາງດ້ານການທູດສະຫະລັດ ຕໍ່ໝູ່ເກາະຄຸກ ແລ ະ ປະເທດເກາະດອນນ້ອຍໆ ນິວເອ ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງໄດ້ສຸມໃສ່ຄວາມກັງວົນ ກ່ຽວກັບດິນຟ້າອາກາດທີ່ລະບຸໂດຍບັນດາ 18 ປະເທດ ໃນເວທີສົນທະນາຂອງເກາະດອນແປຊີຟິກ ແລະ ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່ າ ຈະສະໜອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ໂດຍທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກເຮົາໄດ້ຍິນຄຳເຕືອນຂອງທ່ານກ່ຽວກັບລະດັບນ້ຳທະເລທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ພວກມັນໄດ້ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ປະເ ທດຊາດຂອງພວກທ່ານ ພວກເຮົາໄດ້ຍິນຄວາມຮຽກຮ້ອງຂອງທ່ານເພື່ອຮັບປະກັນວ່າພວກທ່ານຈະບໍ່ເຄີຍ ບໍ່ເຄີຍ ບໍ່ເຄີຍສູນເສຍສະຖານະຄວາມເປັນປະເທດ ຫຼື ສະຖານະສະມາຊິກຂອງທ່ານຢູ່ໃນສະຫະ ປະຊາຊາດ ອັນເປັນຜົນມາຈາກວິກິດການດິນຟ້າອາກາດ ບັນດາສະມາຊິກ 18 ປະເທດເຫຼົ່ານີ້ ໄດ້ເປັນສະໜາມລົບຂອງການຍາດແຍ່ງອານານິຄົມມາເປັນເວລາຫຼາຍສະຕະວັດ ໂດຍສະເພາະໝູ່ເກາະຄຸກ ທີ່ ໄດ້ຖືກຕັ້ງຊື່ຕາມ Captain James Cook ນັກຜະຈົນໄພຜູ້ບໍ່ມີຄວາມຢ້ານກົວຊາວອັງກິດ ຜູ້ທີ່ໃນທ້າຍສະຕະວັດທີ 18 ໄດ້ບຸກເຂົ້າຍຶດເອົາດິນແດນຂອງຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງ ໃນທົ່ວພື້ນທີ່ອັນກວ້າງໃຫຍ່ຂອງແປຊີຟິກຢ່າງໂຫດຮ້າຍ ນັ ບຕັ້ງແຕ່ອອສເຕຣເລຍໄປຈົນເຖິງການາດາເພື່ອປົກຄອງ ນັ້ນແມ່ນສິ່ງທີ່ນາຍົກລັດຖະມົນຕີມາກ ບຣາວ ຂອງໝູ່ເກາະຄຸກ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງສາຍພົວພັນທີ່ປະເທດທ່ານສະແຫວງຫາກັບມະຫາອຳນາດຂອ ງໂລກໄດ້ຮັບຮູ້ ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກເຮົາມີໂອກາດຢູ່ທີ່ນີ້ ເນື່ອງຈາກເວທີຂອງໝູ່ເກາະປາຊີຟິກ ແລະ ສະຫະລັດ ຈະພັດທະນາການຮ່ວມມືຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ ແຕ່ມີຊື່ດຽວທີ່ບໍ່ ມີຜູ້ນຳທ່ານໃດກ່າວເຖິງໃນການໃຫ້ຄຳເຫັນຕໍ່ສາທາລະນະຂອງພວກເຂົາເລີຍ ນັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ຄວາມທະເຍີທະຍານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຈີນ ເຊັ່ນ ສົນທິສັນຍາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຈີນກັບໝູ່ເກາະໂຊໂລມອ ນ ທີ່ຜູ້ນຳຂອງປະເທດບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດວໍຊິງຕັນ ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການຊັ່ງຊາການມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງສະຫະລັດ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນທັງໝົດ ທ່ານ Bruce Jones ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສຂອງສູນ Strobe Talbott ເພື່ອຄວ າມປອດໄພ ຍຸດທະສາດ ແລະເທັກໂນໂລຈີ ໃນໂຄງການນະໂຍບາຍຕ່າງປະເທດທີ່ສະຖາບັນ Brookings ກ່າວວ່າ The United States has been one of the most recalcitrant countries in the world ສະຫະລັດແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາປະເທດທີ່ມີຄວາມລັງເລໃຈຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ ເມື່ອພິຈາລະນາເຖິງຄຳຖາມກ່ຽວກັບການສະໜອງທຶນເພື່ອການປັບຕົວຕໍ່ສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ຖ້າທ່ານເປັນເກາະດອນໃນປາຊີຟິກ ທີ່ຕ້ອງຮັບມືກັບລະດັບນ້ຳທະເລທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ ແລະລົມພາຍຸ ແລະການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄວາມຖີ່ຂອງພາຍຸໃຫຍ່ ການປັບຕົວຂອງດິນຟ້າອາກາດແມ່ນບັນຫາ ມັນມີຢູ່ແທ້ ແລະດັ່ງນັ້ນ ນັ້ນແມ່ນແນວໜ້າອັນແທ້ຈິງຂອງການສົນທະນາລະຫວ່າງໝູ່ເກາະແປຊີຟິກ ແລະຕາເວັນຕົ ກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສະຫະລັດ ແຕ່ບັນດາຜູ້ທີ່ເຝົ້າເບິ່ງມະຫາສະໝຸດອັນກວ້າງໃຫຍ່ນັ້ນກ່າວວ່າ ມີສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຜູ້ນຳຂອງປະເທດທີ່ຮັ່ງມີທີ່ສຸດຂອງໂລກບໍ່ສາມາດໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາໄດ້ນັ້ນກໍຄື ເງິນ ເຊິ່ງນັ້ນແມ່ນ ຂຶ້ນກັບລັດຖະສະພາ ທີ່ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ໜ່ວຍງານທີ່ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຄວາມຂັດແຍ່ງທາງດ້ານການເມືອງກ່ຽວກັບການສະໜອງທຶນ ຖ້າສະມາຊິກບໍ່ແກ້ໄຂບັນຫາພາຍໃນ ໃນທ້າ ຍເດືອນ ລັດຖະບານສະຫະລັດຈະປິດຕົວລົງ ທ່ານກໍດອນ ພີກ ທີ່ປຶກສາອາວຸໂສດ້ານໝູ່ເກາະແປຊີຟິກ ທີ່ສະຖາບັນສັນຕິພາບຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ The US made a lot of commitments last year in its first Pacific Island Summit ສະຫະລັດໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ຫຼາຍຢ່າງໃນປີກາຍນີ້ ໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດໝູ່ເກາະແປຊີຟິກຄັ້ງທຳອິດ ເຊິ່ງເປັນແນວຄວາມຄິດທີ່ສົມເຫດສົມຜົນຫຼາຍ ແລະເປັນຂໍ້ສະເໜີທີ່ສົມເຫດສົມຜົນຫຼາຍ ສິ່ງທ້າທາຍອັນໃຫຍ່ຫຼວງແມ່ນ ເມື່ອມັນຂຶ້ນ ຢູ່ກັບລັດຖະສະພາ ສິ່ງຕ່າງໆກໍຕິດຂັດ ແລະຂ້ອຍຄິດວ່າ ນັ້ນແມ່ນບັນຫາ ເຊິ່ງທຸກຮູບແບບຂອງຄຳໝັ້ນສັນຍາ ທີ່ທຳນຽບຂາວໄດ້ສັນຍາໄວ້ໃນເລື່ອງນີ້ ຫຼືໃນເລື່ອງອື່ນໆ ທຳນຽບຂາວຈະຕ້ອງປະເຊີນກັບມັນ ເພື່ ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າລັດຖະສະພາຈະອະນຸມັດມັນ ບັນດາຜູ້ນຳເຫຼົ່ານີ້ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະມີໂອກາດປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັນ ເມື່ອພວກເຂົາພົບກັນອີກຄັ້ງໜຶ່ງ ໃນເດືອນພະຈິກ ໃນໝູ່ເກາະຄຸກ ໂດຍບໍ່ມີທ່ານໄບເດັນ ອາດນ ະສັກ ວີໂອເອ